SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນ້ຳເລື່ອງໃນມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະນ້ຳຈາກເຂື່ອນຕ່າງໆນານາ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຈ້ງບອກວ່າ ຕົນຈະປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນຊິງຫົງໃນຕອນປະມ ານກາງເດືອນກໍລະກະດາ ຮອດກາງເດືອນສິງຫາ 2021 ແຕ່ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຈ້ງບອກເລື່ອນການຈະປ່ອຍນ້ຳນັ້ນອອກໄປໃສ່ວັນເວລາໃໝ່ແລ້ວ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ລາຍລະອຽດຈາກຂົງເ ຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກງານຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດຂອງໄທເນາະ ກະແຈ້ງວ່າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນນ້ຳສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແ ຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຍ້ອນວ່າການຕຽມການທາງດ້ານເທັກນິກ ຂໍເລື່ອນກຳນົດການ ປ່ອຍນ້ຳໄປເປັນປາຍເດືອນສິງຫານີ້ແທນເນາະ ຈາກທີ່ເຄີຍປະກາດໄວ້ວ່າ ຊິປັບຫຼຸດລະຫວ່າງປາຍເດືອນກໍລະກະດ າ ຄື 31 ເຖິງ 20 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ຊຶ່ງທາງໄທກະໄດ້ມີການປະເມີນກະດູເດົາເນາະວ່າ ການເລື່ອນການປ່ອຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ກະຊິບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ພ້ອມຄາດການວ່າລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳ ຂອງຊິມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງຕາມລຳດັບ ແລະຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນໄລຍະປາຍສັບດາທີ່ຈະເຖິງນີ້ເນາະ ເພາະວ່າກະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກມໍລະສຸມຕ່ຳທີ່ພາດຜ່ານສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຕອນເທິງ ແລະກໍປະເທດມຽນມາ ອັນນີ້ຊິສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງນີ້ກໍຊິມີໜັງສືແຈ້ງໄປເຖິງພື້ນທີ່ໃນ 8 ຈັງຫວັດ ຂອງໄທທີ່ຢູ່ຕາມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງກໍຄື ຊຽງລາຍ ເລີຍ ໜອງຄາຍ ບຶງການ ນະຄອນ ພະນົມ ມຸກດາຫານ ອຳນາດຈະເລີນ ແລະອຸບົນລາຊະທານີອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ໄປເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປະກາ ດຈະປ່ອຍນ້ຳອອກມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມາປ່ຽນນີ້ນະ ທາງການນັ້ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງປ່ຽນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍແຈ້ງເປັນກວ້າງໆວ່າ ເພື່ອປັບປ່ຽນ ຫຼືວ່າມີປັນຫາດ້ານເທັກນິກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼັງຈາ ກທີ່ມີການປັບເລື່ອງຂອງດ້ານເທັກນິກແລ້ວ ກະຊິມີການດຳເນີນການປ່ອຍອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ເປັນທີ່ດູເດົາໄດ້ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ວ່າ ເພິ່ນປ່ຽນວັນເວລາຂອງການປ່ອຍນ້ຳ ອັນ ອ້າງວ່າໃນດ້ານເຕັກນິກນີ້ ອາດຈະແມ່ນວ່າໃນດ້ານເຕັກນິກ ອັນ ມີດ້ວຍການທີ່ວ່າອົບພະຍົບຫຼົບໄພປະຊາຊົນບໍ່ທັນບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງອອກມາໃນລັກສະນະຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ບອກກວ້າງໆວ່າມີບັນຫາດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ ເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງປ່ອຍນ້ຳນີ້ນາ ປະເທດໄທກະຢ້ານກົວລະ 8 ຈັງຫວັດນີ້ກໍອາດຈະມີນ້ຳຖ້ວມບໍ່ ຫຼືວ່າຖືກໄພຈາກນ້ຳທີ່ປ່ອຍມາຫັ້ນ ແຕ່ວ່າທາງການລາວນີ້ ຕົງກັນຂ້າມກັບ 8 ຈັງຫວັດນີ້ ຄັນວ່າຝັ່ງໄທນີ້ໄ ດ້ຮັບບັນຫາ ຝັ່ງລາວກະຊິຄືກັນຫັ້ນ ມັນມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລາວແນວໃດແນວໜຶ່ງ ທີ່ວ່າປາກົດໃຫ້ສາຍຫູສາຍຕາເຫັນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຕົງນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນມີເນາະ ແຕ່ວ່າລະດັບນ້ຳໃນ ໃນ 8 ຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທຕອນນີ້ເນາະ ຖາມວ່ານ້ຳມັນ ມັນໃກ້ຝັ່ງບໍ່ ຕອນນີ້ກະຄືລະດັບນ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິຕ່ຳກວ່າຕະຫຼິ່ງ ຫຼືວ່າຕ່ຳກວ່າຝັ່ງຢູ່ປະມານ 4 ເຖິງ 5 ເມັດ 6 ເມັດເນາະ ແຕ່ລະຈັງຫວັດກະຊິບໍ່ທໍ່ກັນເນ າະ ຄັນວ່າມັນປະມານ 4 ແມັດ ຫຼືວ່າ 6 ແມັດ ຫຼຸດຈາກຕະຫຼິ່ງນີ້ ທາງການໄທ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ນ້ຳທີ່ວ່າຈີນສິປ່ອຍມາຈະບໍ່ຖ້ວມ ຫຼືວ່າແນ່ໃຈຫຼືບໍ່ວ່າ ປ່ອຍນ້ຳມາຫັ້ນມັນສິຖ້ວມຈັ່ງຊີ້ນະ ເພິ່ນຊີ້ແຈງແນວໃດ ແທ້ໆເນາະ ອັນນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈງມາຢູ່ວ່າ ນ້ຳທີ່ປ່ອຍຈາກ ຈາກຈີນມານີ້ເນາະ ກະສິບໍ່ມີ ມີຜົນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນ້ຳປານໃດເນາະ ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວນີ້ ລະດັບນ້ຳທີ່ມັນມີ ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ ທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຕ່ຳນີ້

ແລ້ວໃນໄລຍະນີ້ນີ້ ຕາມຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມັນ ມັນມີຝົນຕົກໜັກບໍ່ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອນີ້ນະ ໄລຍະນີ້ຝົນກະ ກະຖິ້ງຊ່ວງໄປໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ກະບໍ່ດົນປານໃດ ແຕ່ວ່າໄວໆນີ້ຄາດວ່າສິມີຝົນຕົກອີກ ລະເດືອນສິ ງຫາ ສິງຫາທີ່ສິຮອດນີ້ເນາະ ເຫັນບອກວ່າ ຕາມພະຍາກອນອາກາດສິມີພາຍຸຝົນ ອາ ສິເຂົ້າມາຢ່າງໜ້ອຍໆ 3 ລູກເນາະ 3 3 ຄັ້ງ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ